ته پوء پنهنجي ڀاء کي جاء ڏنائين، آء ها، آندائين پنهنجي ڀاء کي پاڻ وٽ، يعني تخليه ۾ ان کي گهرائين. هاڻي عرض ڪيوسون سڄي ڪهاڻي ته پنهنجو ڪهڙي نموني سان انهن جي دعوت ڪيائين، انهن سان دعوت ۾ جي هيئن ڳالهايائين، هيئن ٿيو ان کي کيڪاريائين ته ڀئي هي آهي اهو جيڪو ڀاء توهان مون سان ڳالهه ڪئي هئي توهان جو، چي ها اهو آهي. چي پوء ان کان پڇيائين ته تون خوش آهين؟ پٽ تون خوش آهين؟ چي ها آئون خوش آهيان. بنيامين عليه السلام چيو پوء هن کي ٻارن کي ويهاريائين پنهنجي نموني سان ترتيب سان راحيل جي ٻارن کي راحيل جي پنهنجو ليا جي ٻارن کي سندن ڄمڻ جي حساب سان جيڪو پهريون پيو ٻيو ٽيو چوٿون پنجون ڇهون ۽ پنهنجي بهلا ڇا ابله ابله جي ٻارن کي پاڻ سان ويهاريائين، زلفا جي ٻارن کي پنهنجي منهن ويهاريائين، باقي بچيو بنيامين ان کي هيئن چيائين پوء هيئن چيائين ان کي چيائين ته تو تنهنجو ڀاء چي منهنجو ڀاء ويو هليو وڃائجي بگهڙ کائي ويو يا گذاري ويو يا ڇا پر هاڻي آئون اڪيلو آهيان چي پوء ڀلا آئون تنهنجو ڀاء ٿيان چي ڀلا تون به ڀلي منهنجي اکين تي پر راحيل جو پٽ جيڪو آهي سو ته ڪونه ٿيندو. پوء بهرحال پوء جڏهن ويٺا گڏجي کائڻ جي لاء پوء ائين مفسر چوندا ته پوء ائين جڏهن هٿ ائين کن ته هٿن جون آڱريون هٿن جا جيڪو شڪل ٿي ٿئي ته چي ائين جيئن صوف کي وچ مان ڪٽجي، ٻه ڀاڱا ائين ڪجي ته جهڙو هڪڙي پاسي صوف جو حصو ٿيندو آهي، ٻئي پاسي صوف جو حصو ٿيندو آهي ته اهڙي نموني سان هن جا هٿ بنيامين جا ۽ هي جيڪو عزيز مصر ويٺو آهي يعني حضرت يوسف عليه السلام ان جا هٿ ٻئي هڪ جهڙا يعني آڱريون هڪ جهڙيون پاڻ هي پاڻ منجهه کائين ٿا بهرحال ٻين کي کاڌا ملن ٿا هي ته ٿئي اهو ته ٿئي سڀ ڪجهه اها ٿي وئي هلي ڳالهه هاڻي چيس هن کي تخليء ۾ گهرائين مطلب ته پنهنجي آويٰ اليه اخاه ان معنيٰ قرآن شريف جي اها آهي پاڻ تخليء ۾ هن کي گهرائين پاڻ وٽ پوء اتي پاڻ سان ڳالهه ڪيائين هاڻي هتي لفظ جيڪو قرآن شريف جو آهي هاڻي قرآن شريف جي معنيٰ صحيح سڌي پڌري پئي آهي مطلب ته ان ۾ ڪو ٺير ڪو ڏيڍ ڇا چئبو آهي ٽيڙ ڪونهي ڪو فرمائي اتي جڏهن پاڻ ۾ الڳ ٿا ٿين ٻاهر ملن ٿا ان وقت چئيس ٿو ته قال اني انا اخوک، بيشڪ آئون ۽ آئون ئي تنهنجو سڳو ڀاء آهيان، راحيل جو پٽ آئون آهيان، يوسف عليه السلام، منهنجو نالو اٿ يوسف، تون بنيامين آهين، فلاڻي ڳالهه هيء، فلاڻي ڳالهه هيء، ننڍي هوندي پاڻ هيئن ڪندا هئاسون، پاڻ هيئن گهمندا هئاسون، هيئن گپ پائي ڦرندا هئاسون، هيئن ٿيو، هيئن ٿيو، هيئن ٿيو، سڀ ڳالهيون هن کي ڪري اني انا اخوک،

اهو جيڪو تو وڃائي ڇڏيو، تو سمجهيو ته مري ويو آهي، هليو آئون جيئرو ويٺو آهيان، هتي عزيز مصر آهيان، بادشاهه کان پوء ٻيو نمبر منهنجو آهي، آئون آهيان تنهنجو ڀاء، هاڻي فلا تبتئس بما ڪانو يعملون، هنن جيڪي مون سان حرڪتون ڪيون، جيڪي توسان حرڪتون ڪيون، ان کان پوء جيڪي توسان جٺيون ڪيائون، جهڙي نموني سان توسان ورتاء ڪيائون، اهو هاڻ انهن جي تون ڳڻتي نه ڪر، انهن تي تون مايوس نه ٿي، انهن جو تون فڪر نه ڪر، هي پنهنجي ڀاء کي چيو ته بنيامين کي ۽ يوسف عليه السلام ته چيو هي لفظ يوسف عليه السلام جا آهن جيڪي الله تعاليٰ پنهنجو ڪوٽ ڪيا آهن هاڻي اسين چئون نه انهي معنيٰ هي ڪونهي انهي معنيٰ هو ڪونهي هيئن ڪونهي ٿيو هونئن ڪونهي ٿيو پر اجائي ڳالهه ڇا لاء ڪري اهو انٽينشن جيڪو قرآن جو چوڻ جو اهو آهي انٽينشن تورات ۾ اهو آهي، انٽينشن مفسرن جو چوڏهن سؤ سال جو اهو آهي، انٽينشن مفسر تورات جا انهن جو اهو آهي ته ڀئي حضرت يوسف عليه السلام پنهنجي پاڻ کي پڌرو ڪيو پنهنجي ڀاء جي اڳيان تخليي منجهه هنن جي سامهون نه ٻين ڀائرن جي سامهون نه پر اتي ويٺا پاڻ کاڌائون گڏ هي ٿيو هو ٿيو ٿيو هاڻي اها ڳالهه هاڻي ان وجهه پوري اسان هندستاني اڳ ۾ جيڪي عرض ڪيو وحيد الدين صاحب وري چيو هو فلاڻو جيڪو دليء جو فلاڻو ملا الاء ڇا نالو حسن الاء ڇا ان جي جيڪو آهي هيء معنيٰ ڪڍي هيء معنيٰ ڪڍي هيء اجايون ڳالهيون انوکيون معنائون توهان ڪڍندؤ جيڪا قرآن ۾ نه آهي جيڪا تورات ۾ نه آهي ان جي ڪهڙي حيثيت آهي ۽ مطلب چيو ها ها ها ڪتني انوکي نادر معنيٰ نڪالي ۽ فوت نڪالي ۾ اهڙي معنيٰ ڪڍڻ جي ضرورت ڪهڙي ادا آهي؟ هاڻي فرمايو بلڪل سنئين سڌي ڳالهه ڪر ڪري ٿو اڳتي جيڪا آيت اچي ٿي فلما جهزهم بجهازهم جڏهن هنن جو جهيز جو تيار ڪيائين جڏهن سامان هنن جو تيار ڪيائين جعل السقايه في رحل اخيه هن پاڻ وجهرايو يا پاڻ وڌو پاڻ وڌئين هٿ سان پاڻ وڌائين يا ماڻهوء کي پنهنجي کي چئين ته جعل السقاية في رحل اخيه پنهنجي ڀاء جي سامان منجهه سقايه وڌائين. هاڻ هن کي اها رمز ۾ اچي وئي سائين سقايه جيڪو آهي سو ته پنهنجو فيمينن آهي ۽ جيڪو صواع جيڪو آهي سو ته ميل آهي پوء ڳوليائون پئي پنهنجو ڍونڍ ڍونڍتي ٿي سقايه ملا صواع تو هل کول کودا پهاڙ تو نڪلا چوها هاڻ مطلب ته ڀئي صواع جيڪي اٿم مفسر جيڪي چوڏهن سو سال اڳ ۾ عرب جا جيڪي عربي ڄاڻن ٿا اهي چون صواع ساڳي ڳالهه آهي سقايه ساڳي ڳالهه آهي ڪو مختلف ڳالهيون ڪونهن مطلب پيالو آهي هو به پيالو آهي هو به پيالو آهي پر هن کي جيڪو آفيشل هڪڙي نموني سان اسٽيٽس ڏيڻ ته جيڪو گم ٿي ويو آهي پاڻ هٿ سان وڌو هن کي چيئي تورات ۾ لکيل آهي ته منهنجو چاندي جو جيڪو آهي پنهنجو صواع سو ان ۾ جيڪو مطلب پيالو آهي سو وجهي ڇڏيو ان ۾ پوء اهو وڌائون پوء هاڻي سقايا چئو ان کي ته به ساڳي ڳالهه آهي صواع چئو ته به ساڳي ڳالهه آهي پر جيڪو مؤذن جيڪو اذن مؤذن جيڪو اعلان ڪرڻ وارو جيڪو ماڻهو آهي جيڪو هن کي چوي ٿو ته سئين سڌي ڳالهه اتي به چئي ٿو ته ثم اذن مؤذن ايتها العير اي قافلي وارؤ انڪم لسارقون تئين چور آهيو هاڻي چئو سئون سڌو هن کي چيو تئين چور آهيو بيهو چور چور آهيو ائين ڪون چيو ته ڀئي بيهجو قافلي وارؤ اسانجو سامان گم ٿي ويو هليو پيالو گم ٿي ويو اسين ڳوليون متان توهان وٽ ڀل ۾ رهجي ويو هجي هليو جي هو چئي ٿو ته يوسف ڪون وڌو ۽ يوسف عليه السلام ڪون وجهرايو هو اتفاق سان ئي پئجي ويو هليو پر هو هيو پنهنجو سقايا هيو پر صواع هو نڪري ويو هليو پوء هو پاڻ ئي ڪوڙا ٿيا جيڪي مطلب ته چوڻ وارا ته وري اها ڳالهه ڪونهي سئين سڌي ڳالهه آهي ته جيڪو آهي پاڻ وڌئين پنهنجي هٿ سان يا وجهرايائين پنهنجي هٿ سان ان کان پوء جيڪو اعلان ڪرڻ وارو ان هنن کي چيو سئون سڌو ته ڀئي ايتها العير اي قافلي وارؤ تئين چور آهيو. ائين ڪون چئي تئين بيهو ڀئي اسان سامان سازي ڳولهيون وڃائجي ويو هليو. هاڻي بادشاهه جي محل ۾ آهي هڪڙو پيالو، هو هاڻي سڀاڻي اڃ مرندو ته ڪٿان پيئندو؟ سمجهو بادشاهه سڃو آهي ڀينگيو، هن وٽ ڪو سڄي محل ۾ به هن وٽ آهي ئي هڪڙو پيالو، سو تئين کڻي پيا وڃو، هاڻي اسين ڪيئن پاڻي پيئنداسون، ڪيئن شراب پيئنداسون. ڀئي هي پراپرٽي آهي ملڪ جي، چوڻ جو رڳو مطلب اهو آهي. ته هي جيڪو صواع آهي سو هن نالو ٻيو ڏنائين چي ته صواع الملڪ بادشاهه جو پيالو آهي يعني پراپرٽي آهي بادشاهه جي محل ۾ بادشاهه جو محل الڳ آهي ۽ وزير جو محل الڳ آهي هزارين پيالا اتي بادشاهه جي محل ۾ پيا آهن هزارين پيالا وزير جي محل ۾ پيا آهن ڀئي انهن وٽ ماڻهو ايندا او پيالن ۾ پيئندا هي ٿيندو هو ٿيندو هيئن ڪونه هڪڙو ئي ڪو پيالو بس سڄي ڪائنات ۾ سڄي ملڪ مصر ۾ هڪڙو پيالو هاڻ اهو کنيو پيا وڃن هليا هي هاڻ هي سڃا ويچارا ڪٿان پيئندا پاڻي ڪٿان پيئندا پڇي ٿو ڀئي ايتها العير پنهنجو هن کي رڳو حيثيت ڏيڻ ته هي پبلڪ جي ڀئي هي گورنمينٽ جي پراپرٽي آهي هي بادشاهه جي پراپرٽي آهي صواع الملڪ انهي ڪري چئي ٿو ته هي صواع آهي پر هاڻ سڀئي ته مفسر ماوردي ٿو چوي قرطبي ٿو چوي فلاڻو مطلب ثعلبي جيڪو به تهان ڏسندؤ وري معنيٰ سوء ۽ سقايا ساڳي ڳالهه آهي سيم دي آر سيم سيم ان ميننگ پر

ڪي ڪي ٻيا علما علماء آهن اسان جا اهي چوندا ته يوسف هيڏو پيغمبر هيڏي ڳالهه هيڏي ڳالهه هاڻ اهو ڪيئن انهن کي ڪوڙو بهتان هڻندو ته تهين چور آهيو تنهن ڪري هن چيو ڪونه چيو هو جيڪي ماڻهو آهن سي هن پاڻ ئي ڀئي ماڻهن ڏٺو ته هي ته خاص مهمان آيا آهن يوسف عليه السلام جا ته هو انهن کي ڪيئن اهڙي نموني سان ڳالهه ڪندا جيستائين انهن کي اجازت نه ملندي پنهنجي پنهنجي صاحب وٽان پنهنجو وڏو جيڪو هنن جو آهي پنهنجو عزيز مصر ان وٽان جڏهن هنن کي حڪم نه ملندو تيستائين انهن کي ڪهڙي مجال آهي جو اهي نوڪر وڃي چون هن جي خاص ماڻهن کي ته ڀئي تهين چور آهيو ته چور ته هو آهن ان معنيٰ ۾ ڪونه ته چور هينئر ته جيڪو حضرت بنيامين جي سامان ۾ هن هٿ سان وڌرايو آهي هٿ سان پيو آهي پر هونئن چور جيڪي ٻيا آهن سي چور آهن ڇو جو هنن يوسف عليه السلام کي چوري ڪيو پنهنجي پيء کان کڻي ويا هليا ۽ وڃي وڪيائون ان کان وڌيڪ ڪو ٻيو چور ماڻهو پيالي جو چور هڪڙو هڪ ماڻهو جو چور جيڪو جنهن کي ڪڊنيپ ڪري وڪڻي ڇڏيائون ملڪ ۾ ويهه سال ٿي ويا هليا ڪا پيء کي ٻڌايائون ڪونه ڀئي تنهنجو پٽ ڪٿي آهي تنهنجو ته اهو وڏا وڏا چور چور ڪهڙو ٿيو وڏو ته جيڪو حق بجانب هو جو حضرت يوسف عليه السلام ان کي چورائي ته ايتها العير انڪم لسارقون تهين چور آهيو بيهو ته ڏسون ٿا پاڻ سون سون چيو ته تهين چور آهيو نه ته جيڪڏهن رڳو گم ٿي ويو هجي هليو ڀئي اسان اتفاق سان گم ٿي ويو آهي ته ان کي چئبو بابا قافلي وارا بيهو لفظ اهو ٻيو ٿيندو قافلي وارا بيهو اسان جو سامان گم ٿي ويو آهي هليو پوء هو ته پڇندا به جيڪي آهن پنهنجا ڀائر جيڪي آهن سي چوندا ڇا وڃايو اٿئو ته چئي ٿو قالو واقبلو عليهم قالو هنن چيو ۽ هن جي هو اڳيان آيا وڌيا. يعني هڪڙو جيڪڏهن چور هوندو ته پٺتي ڀڄندو، چوندو هاڻي هاڻي پڪڙجان ٿو هاڻي. پر هنن کي خبر هئي ته اسين چور مطلب ته چوري ته هنن ظاهر هنن جي ڪونه ڪئي هئي ان وقت تنهن ڪري هو وري اڳتي وڌيا. اقبلو جي معنيٰ اها آهي ته معنيٰ هنن کي ايتري خبر هئي ته ڀئي اسين چور ڪونه آهيون، تنهن ڪري وڌي اڳتي ۽ انهن کان پڇيائون. پر جيڪڏهن هو هجن ها واقعي دل ۾ انهن جي چور کوٽ هجي ها ان وقت ته چور آ پيالو اسان جو ان ۾ پيو آ به ته ته پوء وري ڀڄن ها پٺتي هٽن ها هڪڙو قدم کڻي پٺتي هٽن يا هڪڙو قدم کڻي اڳتي وڌن ان جي معنيٰ اهڙي نه اقبلو جي معنيٰ اها آهي ته اقبلو معنيٰ اڳتي وڌيا معنيٰ دي ڪنفرنٽيڊ دي ڪيم فارورڊ ۽ اينڊ سيڊ واٽ هيو يو لاسٽ توهان کان ڇا گم ٿي ويو آهي هن چيو گم ٿي ويو آهي، هن چيو تهين چور آهيو چوري ڪئي اٿو، هن چيو تان گم ڇا ٿيو آهي، پوء هاڻي هو گم هو ڀائر ٿا پڇن تان گم ڇا ٿيو آهي، ماذا تفقدون پوء هنن چيو ته اسان قالو نفقد صواع الملڪ بادشاهه جو صواع هي پراپرٽي آهي بادشاهه جي معنيٰ جيڪا پراپرٽي آهي مصر ۾ اها ۽ جيڪو وزير جي به پراپرٽي آهي جيڪا هن جي پراپرٽي آهي اها بادشاهه جي پراپرٽي آهي گورنمينٽ پراپرٽي آهي هاڻي اهو اسان وٽ هندستان پاڪستان انگريز جو جيڪو هوندو هو حاڪم ته ڪنهن جي ڪا رسي کڻي ايندو هو ان کي ٻڌندو چوندو تو گورنمينٽ جي رسي چورائي آهي پوليس وارو چوندو هو ان کي هاڻي ٻڌ ٻڌان ٿو وجهان ٿو توکي ڪاٺ ۾ هل ته جيل ۾ توکي ٽي مهينا ٽيپ آهي ست مهينا ٽيپ اٿئي رسي تو چورائي آهي پنهنجو سرڪاري هاڻ هوندي کڻي ڪنهن جي به کڻي اچي سرڪاري رسي تو چوري آهي يا فلاڻي شيء تو چوري ڪئي آهي يا سرڪار جي چوري آهي هاڻ توکي اسان وجهون ٿا سرڪار جي مال آهي ڇو سواع الملڪ جيڪو آهي پراپرٽي بادشاهه جي آهي انهي سينس ۾ پوء هاڻ ائين ڪو نه مال ۾ سڄي ۾ ۾ بادشاهه جو هڪڙو ئي پيالو هيو اهو گم ٿي ويو هن ويچارن کي لڀي ڪو نه ٿو هاڻي

ٿيڻ جي ڪري پوء هي پنهنجا هندستان جا ماڻهو جيڪي آهن ڀئي عربي تائين ڄاڻو ڪونه ٿا اسين به ڪونه ٿا ڄاڻون عربي پر مطلب ته عربي جا مفسر آهن انهن جا تائين تفسير پڙهي ڪونه ٿا سگهو توهان ماوردي ڪونه پڙهيو توهان قرطبي ڪونه پڙهيو آهي توهان پنهنجو ڪنهن کي به ڪونه پڙهيو آهي بيضاوي کي ڪونه پڙهيو آهي توهان ڪنهن مفسر ثعلبي جو نالو توهان کي ڪونه ٿو اچي توهان جو ڪنهن جو به ۽ ۽ تڏهن به پنهنجيون وري ابتيون سبتيون جيڪي ڊڪشنري ۾ معنيٰ ڏسي، فرايد جي ڊڪشنري هيس، فلاڻي ڊڪشنري هيس، اها ڊڪشنري ڏسي پوء چئي، هائي هي ته فيمنن آهي، هي ته ميسڪيولين آهي، هاڻي هي پوء ڪيئن ٿيو؟ پوء هن جي معنيٰ ائين ڪونه ٿي، يوسف عليه السلام اهو ڪونه ڪيو، يوسف عليه السلام هيئن ڪونه ڪيو ۽ ان کي چور ڀئي هيئن ڪونه، پر ڀئي معنيٰ جيڪا آهي سو قرآن شريف جو لفظ سنئون سڌو آهي. ان جي معنيٰ اها آهي، قالوا نفقد سواع الملڪ ولمن جاء به حمل بعير پر هاڻ ان کي جيڪڏهن توهان مطلب ته موٽائي ان کان اڳ ۾ جو پڪڙجي ماڻهو جيڪڏهن پراپرٽي موٽائي ڏئي ته ان جي سزا ٻي آهي يا ان جو پاڻ ان کي فائدو ڏيندا ته ڀئي تو موٽايو آهي تون سٺو ماڻهو آهين ڀلو آهين توکي اسين رِوارڊ ٿا ڏيون رِوارڊ ڪهڙو ڏينداسون هڪڙو توهان کي وڌيڪ ڏينداسون پنهنجو اٺ جو سامان وڌيڪ توهان کي ڏينداسون پنهنجي طرفان جيڪڏهن توهان اسان کي موٽائي ڏيندؤ پر جيڪڏهن موٽائي نه ڏيندؤ ته پوء ڏسو ڇا ته هو ته چوندا اسان وٽ آهي ڪونه ڇو جو هن کي پڪ هئي ته ڪجهه ڪونهي پر بنيامين کي خبر هئي ته يار سامان ۾ پئي آهي ڪا شيء يا مطلب ته هن کي نه به خبر هجي کڻي حضرت يوسف عليه السلام هن کي آخري وقت هلندي نه ٻڌايو هجي کڻي اهو به معنيٰ وٺجي پر ته به هن ٻين چيو ته ڀئي اسان وٽ ته ڪونهي ڪو ان ڪري ڀلي توهان ڏسو ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم آء انهن کي جيڪڏهن موٽائي ڏيندؤ هن کان اڳ ۾ جو اسين تلاشي وٺون اڳ ۾ ئي توهان کي موٽائي ڏيندؤ ته پوء توهان کي اسين ڏينداسون ۽ انا به زعيم اهو جيڪو چوڻ وارو آهي اعلان ڪرڻ وارو آهي يا يوسف عليه السلام پاڻ آهي اهو چئي ٿو ته آئون جيڪو آهي سو انهيء ڳالهه جو شاهد آهيان گواهه آهيان ته اسين هن کي وڌيڪ هڪڙو ڏينداسون ته توهان موٽائي ڏيو پنهنجي طرف کان هاڻي اهو ڄڻ هڪڙو هن کي ايڪسيپشن هڪڙو ڏين ٿا ڀئي ڪنڊيشن آهي اها تهان موٽائي ڏيندؤ پاڻ ئي پنهنجي کان ته هڪڙو وڌيڪ ڏينداسون تهانکي پر هو ته چوندا ته اسان ته آهي ڪونه ڪو خيال ۾ هن جي آهي ڪانه هاڻي ان ڪري پوء هو چون ٿا نه قالوا تالله لقد علمتم الله جو قسم آهي ته تهانکي خبر آهي هاڻي اهو هڪڙي آئرني آهي تهان لقد علمتم توهين ڄاڻو ٿا ته اسين جيڪو آهي سو ما جئنا لنفسد في الارض ته اسين ڌرتي تي فساد پکيڙڻ ڪونه آيا آهيون، ڪون ٿا پکيڙيون، وما ڪنا سارقين ۽ اسين ته چور به ڪونه آهيون، يعني اسين نبي جو اولاد آهيون، اسين چور به ڪونه آهيون، ڌرتي تي پکيڙڻ وارا ڪونه آهيون ۽ الله جو قسم توهين ته ڄاڻو ٿا، يوسف عليه السلام ته ڄاڻي ٿو ته هي ته چور آهن، وڏا چور آهي جو پنهنجو ڀاء کي چوري ڪيائون پنهنجي پيء کان ۽ وڃي وڪڻي ڇڏيائون ان کي، ان کان وڌيڪ چور ڪهڙو ٿيندو؟ ته اهو هڪڙي آئرني آهي، مطلب ته هڪڙو ڇا چئجي ٿو اهو آهي ته ڀئي هي چون ٿا اها ڳالهه پاڻ تي جيڪي هي آهن واقعي ۽ پنهنجو چوندا اسين ائين ڪونه آهيون جيئن توهان سمجهو ٿا توهين ڄاڻو ٿا پر يوسف عليه السلام ته ڄاڻي ٿو ته هن ته مون کي وڪيو هن ته مون کي ماڳهين قتل ٿي ڪيو پر پوء وري چونڪه پيء کان کڻي ويا هليا پوء وري پنهنجو مون کي وڪڻي ڇڏيائون ته هي ته آهن ته چور پر چوندا اسين چور ڪونه آهيون ۽ اسين ته ڀلا ماڻهو آهيون ڌرتي تي فساد ڪونه ٿا پکيڙيون ڀئي هن کان وڌيڪ فساد ڪهڙو ٿيندو جو وري پيء کان پٽ جيڪو آهي سو ڦري ويا هليا کڻي ويا هليا ۽ هن کي اڄ ڏينهن تائين ڪون ٻڌايو اٿو ته ويهه سال ٿي ويا آهن هليا ايڪيهه ٻاويهه الائي ڪيترا سال ٿي ويا آهن اليا ۽ توهان پيء کي ٻڌايو ڪون ته توهان جو پٽ جيئرو آهي مري ويو اسان وڪڻي ڇڏيو آهي ڇا ٿيو آهي ڪيئن ٿيو آهي نه هن کي چيو بگهڙ کائي ويو هليو سمجهيو ته لنفسد في الارض وما ڪنا سارقين قالوا هاڻ ان وقت انهي ڪري پوء پڇن ٿا پنهنجا حضرت يوسف عليه السلام جو ماڻهو يا پاڻ يوسف عليه السلام پڇي ٿو هن کان هن جا ماڻهو پڇن ٿا قالوا فما جزاؤه پوء انهن جي، انهي ماڻهوء جي، جزا ڪهڙي آهي؟ فما جزاؤه ان ڪنتم ڪاذبين جيڪڏهن توهين ڪوڙا هجو ان ڳالهه ۾ ته پوء انهي ماڻهوء جي، يعني جنهن جي سامان مان هي لڀي سهي، انهي جي سزا ڪهڙي آهي؟ ۽ ان ۾ معنيٰ آهي ۽ ان واقعي جي جيستائين خبر نه آهي ماڻهوء کي تيستائين ماڻهو ويٺو جيڪڏهن ڀئي تفسيرن ۾ لکيون پيون آهن اها ڳالهه توهان ڇو نٿا پڙهو توهين پنهنجي عقل ٿا هلايو فما جزاؤه ان ڪنتم ڪاذبين جيڪڏهن توهين ڪوڙا هجو پوء توهان ان جي سزا ڪهڙي آهي يعني جنهن وٽان اهو لڀي توهان سزا پنهنجي ڀاء کي ٿو ڏياري بنيامين کي ڪهڙي سزا قالو، انهن چيو، قالو جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزا ان جي اها آهي ته جنهن جي سامان مان اها نڪري يا صواع يا مطلب سقايه جيڪا به نڪري هاڻي ان تي گهڻو زور لڳايو وحيد الدين صاحب نالو آهي ان جو اردو ۾ به ڳالهائي ٿو انگريزي ۾ به ڳالهائي ٿو مطلب بس پوء کوجا کوجا کوجا هيا کوجا ڇا ٿو چئي کوجا جيڪو آهي سو سقايه اور نڪلا سب سک بولا سقايه صواع اور نڪلا کودا پهاڙ نڪلا چوها الائي ڇا ٿو ويٺو چئي مطلب ڀئي تون ڳالهه ڪر صواع الملڪ جي جيڪا آهي سا هئي ان ۾ فما جزاؤه ان ڪنتم ڪاذبين

هاڻي ان ڏانهن اشارو آهي هڪڙي ڪهاڻي ڏي جيڪا هنن جي فيملي ۾ هئي مطلب هنن کي سڀني کي خبر هئي ۽ حضرت يوسف عليه السلام چاهي پيو ته انهن ڏانهن هنن جو توجه وڃي ان واقعي ڏانهن ته ههڙو واقعو ڀلا توهان جي فيملي ۾ ٿي چڪو اهو توهان کي ڪو ياد آهي توهان کي اهو ياد اچي ٿو اهو واقعو هن جو پر ان کي ٽوئسٽ ڪن ٿا معنيٰ ان جي ابتي ڪڍن ٿا هاڻي ان جو واقعي جو ذڪر ڪنداسون هينئر ڏسو ڪهڙو واقعو آهي اهو پوء هاڻي هو چوندا ته اسان ائين ان کي سزا ڏيندا آهيون اسان وٽ قانون ڄڻ اهو آهي فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه پوء هاڻ هو جيڪي اٽڪلي آهن هن سڄو ڊرامو ٺاهيو آهي پوء هاڻ پهرين وڃي هن جي هٿ وجهن ننڍي جي ته اتان ئي نڪري پئي ته پوء چوندا ته توهان هٿ سان وڌو آهي توهان کي خبر ئي ڪٿي آهي تنهن ڪري هٿ سان ڪڍيو اٿو تنهن ڪري پهرين فبدا بأوعيتهم

۽ هاڻي ڪڍن ٿا هٿ سان انهي کي خبر آهي ته هن جي سامان ۾ پيو آهي تنهن ڪري هاڻي هي اٽڪل ڪئي آهي پر هن اٽڪل وري ڊبل اهو ڊرامو اهو نمونو ڪيو جو پهرين ٻين جي اڃا ڳولهي پوء آخر ۾ وڃي هن جي سامان مان ڪڍيائون هاڻي ڇا ٿا چون فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها پوء ان کي ڪڍيائين انهي کي هاڻي اهو استخرجها معنيٰ انهيء شيء کي جيڪا فيمنن آهي. هاڻي انهيء تي هنن ماڻهن اهو نادر خيال پيش ڪيو آهي، ڀئي صواع ۽ سقايه ٻئي فيميل ٿي سگهن ٿا. پوء انهيء کي ڪڍيائين، پنهنجي پياليء کي ڪڍيائين. پياليء کي چئو، پيالو چئو، هاڻي جيڪي وڻيو سو چئو. اها پيالي ڪڍيائين يا پيالو ڪڍيائين، هاڻي وڏو آهي ته پيالو آهي. هن کي ڪو اهو ڪونه مردانا عضوا اٿس ۽ زنانا عضوا اٿس.

فيمي فيمينن آهي پنهنجو مؤنث آهي من وعاء اخيه پنهنجي ڀاء جي ان سامان مان ڪڍيئين هاڻ هو چوندا ڪذا الله تعالي فرمائي ٿو هتي ته ڪذالڪ ڪدنا ليوسف اهو طريقو اسان ڪڍيو يعني اهو ڏنوسون ته هيئن تون ڊرامو ڪر ههڙو نموني سان تون ڪر ته پوء تون ڀاء کي روڪي سگهندين نه ته هي رستي ۾ ٿي سگهي ٿو هن سان جٺيون ڪن هن سان وڙهن هن سان خيال ڪن ان ڪري هن کي روڪڻو آهي هتي

اسان کي به چوندا هئا پوء اسين وري ڀڃڻ جي ڪوشش ڪندا هئاسون پر هاڻي به الائي ڏين ٿا ڪونه ٿا ڏين ٻارن ماڻهن کي پر اهڙي قسم جي ته هي اٽڪل ڪرڻي هئي جيڪا حضرت يوسف عليه السلام پنهنجو ڊرامو ڪيو پنهنجي ڀائرن سان هنن به ڊراما ڪندا آهن ته پوء هاڻي ڪڍيائين پوء الله تعالٰي چوي ٿو اها اٽڪل اسان هن کي سيکاري ڪذالڪ ڪدنا، اهو جيڪو ترڪيب يا ڪا رٿ جيڪا آهي سا اسان ڪئي، يوسف عليه السلام جي دل ۾ اها وڌيسون، پر ائين تون ڪر، ما ڪان لياخذ اخاه في دين الملڪ، بادشاهه جي جو جيڪو قانون هو مصر جو، انهيء مطابق پنهنجي ڀاء کي روڪي نه ٿي سگهيو، مقصد هو ان کي ڀاء کي روڪڻ، ڀاء کي اتي ويهارڻ، هنن سان گڏ نه موڪلڻ، انهي ڪري جو هنن مان خطرو هو هن کي، انهي ڪري ته چئي ٿو، ما ڪان ليأخذ اخاه في دين الملڪ، تنهن ڪري اسان هن کي اهو سيکاريو ته هنن جي وات مان خود ئي ڪڍرائي ته ڀئي اسان ته اهڙو نمونو ڪندا آهيون جو اهو ماڻهو هن جو ٻانهو ٿي پوندو آهي، پوء انهي ٻانهو ٻانهو رهندو آهي. هاڻ اها اسٽوري ڏانهن. الا ان يشاء الله هت فرمائي ٿو ته الا سواء ان جي جو الله تعاليٰ جيستائين چاهي نرفع درجات من نشاء وفوق ڪل ذي علم عليم جنهن جو اسين چاهون ٿا درجو وڌايون ٿا جنهن جو چاهيون ۽ پنهنجو ۽ وفوق ڪل ذي علم علم علم عليم هر هڪ علم واري جي مٿان هڪڙو ٻيو عالم آهي پر هتي ان واقعي ڏانهن اشارو ٿا ڪريون جيڪو سڀ تفسير وارا ٻڌائين ٿا ادا اڪثر مطلب ته اهو جيڪڏهن اگنور ڪبو ان ڏانهن توجه نه ڪبو ته پوء اها ڳالهه سمجه ۾ ڪونه ايندي ڇو ته هي ته ڀائر چون ٿا هن کان پوء هاڻ جيڪو لفظ اچي ٿو قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل جيڪڏهن هن چوري ڪئي آهي يعني بن يامين ته هن جي ڀاء به چوري ڪئي هن کان اڳ ۾ هاڻي اهو اهو هو لفظ چون ٿا. هاڻ ڀاء ڪهڙي چوري ڪئي حضرت يوسف عليه السلام ڪو چور ته ڪونه هو. ڪهڙي ڳالهه هئي جنهن چوري هاڻ انهي واقعي ڏانهن اشارو ٿي ڪرائڻ چاهيو. يوسف عليه السلام اهو هنن کي ياد به آيو پر ان جي معنيٰ ابتي ڪڍيائون ته هي پي ڀاء يوسف به چور آهي جيئن بنيامين چور آهي. يوسف چور اڳ ۾ چوري ڪري چڪو هو. اها ڪهڙي چوري ڪيئين؟ اها جيڪا ان ڏانهن اشارو اهو آهي ته حضرت يوسف عليه السلام جي جيڪا پڦي هئي ان هن کي روڪي ڇڏيو پنهنجو ڀاء پنهنجو حضرت يعقوب عليه السلام آيو هن کي وٺڻ جي لاء اهي الڳ الڳ ڳوٺن ۾ رهندا ٿورو پري پر پرڀرو رهندا پوء آيو ته ڀئي آئون پنهنجي پٽ کي وٺي ٿو وڃان هن پاليو پئي پنهنجي پڦيء

چيس پوء کليو چيائين هل تون ڄاڻ تنهنجو چور ڄاڻي تون ڀلا ٺيڪ آهي وڃان ٿو ڪونه ٿو وٺي وڃان ٿو مطلب ته هاڻي اهو هڪڙو ڊرامو ڪيائون هنن ۾ يا فيملي کي خبر هئي ٻارن کي خبر هئي هنن کي وڏن کي ڇو جو هن کي خبر هئي ته اهو ڊرامو ٿيو اسانجي گهر ۾ پر هاڻي ان بد ان ڏانهن سمجهڻ ته ڀئي هي اهڙو ڊرامو ڇا لاء پيو ڪري هي ته اهو ته ڪونهي پر اها ڳالهه هن کي سمجهه ۾ ڪونه آئي چي ڀلا هي جڏهن چوري ڪئي آهي ته هن جي ڀاء به چوري ڪئي معنيٰ ان وقت به هن جي يوسف عليه السلام جي خلاف انهن جي دل ۾ نفرت هئي يا ڪا ڪدورت هئي جو انهيء کي ياد ته آهي نه اسٽوري جيڪا يوسف عليه السلام چاهيو ٿي ته هنن کي ياد پوي جو سمجهن يا خيال اچين ته ڀئي متان هي يوسف عليه السلام اسان سان ڊرامو پيو اهڙا ڪري اسان جي گهر منجهان اسان گهر جون ڳالهيون هن ڪيئن هن کي خبر آهي ته پوء هن کي سمجهه ۾ ڪونه آئي ڳالهه پوء چئي ٿو جي جيڪڏهن هي چور آهي ته هن جو ڀاء به چور هو معنيٰ ان وقت به هن ڪدورت اها ڏيکاري جيڪا